यत एवम् तस्मात् मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः सङ्कल्पविकल्पात्मकम् आधत्स्व स्थापय मयि एव अध्यवसायम् कुर्वतीम् बुद्धिम् आधत्स्व निवेशय ततः ते किम् स्यात् इति शृणु निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासम् करिष्यसि एव अतः शरीरपातादूर्ध्वम् न संशयः संशयः अत्र न कर्तव्यः कर्तव्यः